۽ اصل ماڻهو هڪ ٽوليء کان سواء نه هئا، پوء اختلاف ڪيائون، ۽ جيڪڏهن تنهنجي پالڻهار جو حڪم اڳ ٿيل نه هجي ها ته جنهن ڳالهه بابت اختلاف ڪن ٿا، تنهن جو سندن وچ ۾ فيصلو پورو ڪيو وڃي ها.